ئامېرىكىنىڭ ئىنتېل، سامس كلاپ، ۋولمارت شىركەتلىرى ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىشتىن ئۆزىنى تارتقانلىقى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنى تەنقىدلەپ، بولغۇسى ئاقىۋەتتىن ئاگاھلاندۇرغان. خىتاينىڭ تەشۋىقات ۋاسىتىلىرى خىتاينىڭ ھەتتا چەت ئەل ئېمبارگوسىغا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى قوللىنىشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ تور بېتىدە بۇ مەسىلە ھەققىدە ئالاھىدە دوكلات ئېلان قىلىنغان. ئۇنىڭدا بېرىلگەن مەلۇماتلاردىن قارىغاندا،

خىتاي ئىستېمالچىلىرى يۇقىرىقى شىركەتلەرنىڭ ماللىرىنى بايقۇت قىلغان، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇلارنى قوللىغان ۋە مەدەت بەرگەن ھەمدە يۇقىرىقى ئۈچ شىركەت پەيدا قىلغان ئىقتىسادىي ئاقىۋەتتىن قاتتىق ئاگاھلاندۇرغان. خىتاينىڭ ئاۋازى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتىمۇ ئوبزور ئېلان قىلىپ، بۇلار ئۆز پۇتىغا پالتا چاپتى، خىتاي كۈچلەنگەنسېرى بۇنداق چوڭ شىركەتلەردىن ئۆچ ئېلىش قۇدرىتىمۇ كۈچىيىدۇ، بىز خىتاينىڭ مەنپەئەتىگە چېتىلغان شىركەتلەرگە تېخىمۇ زور بەدەل تۆلىتىشىمىز كېرەك، شۇندىلا ئۇلارنىڭ تارتىدىغان زىيىنى تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ، دېگەن ھەمدە يۇقىرىقى شىركەتلەرگە چەت ئەل ئېمبارگوسىغا قارشى تۇرۇش قانۇنىنى قوللىنىش كېرەكلىكىنى تەشۋىق قىلغان. ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ بۇ مەسىلىگە جىددىي قارىشى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلەش ھەمدە خىتاينىڭ ئۆكتەملىكىگە قارشى تۇرۇش ئىرادىسىنى نامايان قىلىدىكەن.
سەئۇدى ئەرەبىستان دائىرىلىرى ئون ئۈچ ياشلىق ئۆسمۈر قىزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت نەپەر ئۇيغۇر مۇساپىرنى خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىشنى توختىتىپ قويغان. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ئەمەلدارلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، سەئۇدى ئەرەبىستان دائىرىلىرى بۇ تۆتەيلەننى ئون ئۈچىنچى ئاپرېل چارشەنبە كۈنى خىتايغا يولغا سېلىش پىلانىنى توختىتىپ قويغان. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نۇرى تۈركەل ئون بەشىنچى ئاپرېل رادىيومىزغا تۇتقۇنلارنىڭ ۋاقىتلىق توختىتىپ قويۇلغانلىقىنى دەلىللىدى ئۇنىڭ ئېيتىشىچە توختىتىپ قويۇش ۋەقەسى تۇتقۇنلارنى ئون ئۈچىنچى ئاپرېل پىلان بويىچە خىتايغا يولغا سېلىشتىن بىر قانچە سائەت بۇرۇن سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ۋاشىنگتوندا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ سىياسىي ئىشلار دىپلوماتى مۇساب ئەل سائۇد بىلەن كۆرۈشۈپ تۇتقۇنلارنى خىتايغا قايتۇرۇشنىڭ خەتەرلىرى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرغاندىن كېيىن يۈز بەرگەن ئەنگلىيەدىكى ئەل جەزىرە گېزىتىنىڭ ئون تۆتىنچى ئاپرېل بەرگەن خەۋىرىدىمۇ سەئۇدى ئەرەبىستان دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنى خىتايغا قايتۇرۇشنى توختىتىپ قويغانلىقىنى خەۋەر قىلغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بۇ تۆت تۇتقۇننىڭ خىتايغا قايتۇرۇلۇشتىن توختىتىپ قويۇلغانلىقىنى قەيت قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇلارنىڭ يەنىلا خەتەر ئاستىدا ئىكەنلىكىنى ئېيتقان خەۋەردە خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى ئالكان ئاكاد ئەل ئەرەبىيە گېزىتىگە بەرگەن ئۇچۇرىدا خىتايغا يولغا سېلىش ئىشىنىڭ يۈز بەرمىگەنلىكى بىراق بۇ تۆتەيلەننىڭ يەنىلا ئېغىر خەۋپ ئاستىدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن لېكىن بۇ تەشكىلات خىتايغا قايتۇرۇشنىڭ نېمە ئۈچۈن ئاخىرقى مىنۇتتا توختىتىپ قويۇلغانلىقى مەلۇم ئەمەسلىكىنى ئېيتقان ھەمىدۇللا ۋەلى نۇرمەمەت روزى بۇخەلچەم ئابلا ۋە ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزى مەككىدە تۇتقۇن قىلىنىپ يېقىندا سەئۇدى ئەرەبىستان پايتەختى رىيادقا ئېلىپ كېتىلگەندىن بېرى ئۇلارنىڭ ئاقىۋىتىدىن ھېچقانداق ئۇچۇر بولمىغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەرلىرىدە سەئۇدى دائىرىلىرىنىڭ تۇتقۇنلارنى ئون ئۈچىنچى ئاپرېل چارشەنبە كۈنى رىيادتىن گۇاڭجۇغا ئۇچىدىغان ئايروپىلاندا خىتايغا يولغا سالماقچى بولغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بۇ ۋەقە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچراپ، نۇرغۇن دۆلەتلەردىكى سەئۇدى ئەرەبىستان ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا نارازىلىق نامايىشلىرىنىڭ يۈز بېرىشىگە سەۋەب بولغان. تۇتقۇنلاردىن ھەمدۇللا ۋەلى بىلەن نۇرمەمەت روزى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا، بۇخەلچەم ئابلا بىلەن ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزى بۇ يىل ئوتتۇز بىرىنچى مارت كۈنى مەككىدە تۇتقۇن قىلىنغان ئىدى.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتا ئەزاسى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت كومىتېتىنىڭ رەئىسى، بوب مېنېندېز، جۇمھۇرىيەتچىلەردىن بولغان كېڭەش پالاتا ئەزاسى لىندسېي گراھام باشچىلىقىدىكى دۆلەت مەجلىسى ۋەكىللىرى ئۆمىكى ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى تەيۋەنگە كېلىپ، ئىككى كۈنلۈك زىيارىتىنى باشلىغان. فرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋەكىللىرى ئۆمىكى ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى كەچتە تەيۋەن پىرېزىدېنتى سەي يىڭ ۋېن، تەيۋەن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋۇ جياۋ شى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئامېرىكا تەيۋەن مۇناسىۋىتى، رايون خەۋپسىزلىكى ۋە ئىككى تەرەپ ئورتاق كۆڭۈل بۆلىدىغان مۇھىم مەسىلە ئۈستىدە سۆھبەتلەشكەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئون بەشىنچى ئاپرېل كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي تەرەپ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ تەيۋەننى زىيارەت قىلىشىغا قارشى ئىنكاس بىلدۈرۈپ، تەيۋەن ئەتراپىدا ھەربىي مانېۋىر ئېلىپ بارغان. خىتاي ھەربىي تەرەپ باياناتچىسى جۈمە كۈنى ئىپادە بىلدۈرۈپ، ئامېرىكا تەيۋەنگە خاتا ئۇچۇر بېرىۋاتىدۇ، دېگەن. ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئو ئالدىنقى ئايدا تەيۋەننى زىيارەت قىلغاندا، تەيۋەننى مۇستەقىل بىر دۆلەت دەپ ئېتىراپ قىلىش كېرەكلىكىنى ئېيتىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنى غەزەپلەندۈرگەنىدى. ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە، رۇسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن، رۇسىيەنى قوللاۋاتقان خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىش ئېھتىمالىنىڭمۇ بارلىقى ئامېرىكا بىلەن تەيۋەن مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرغان. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ خىتاينىڭ تەھدىتىگە قارىماي ئېلىپ بارغان بۇ قېتىملىق زىيارىتى ئامېرىكىنىڭ تەيۋەننى قوغداش ئىرادىسىنى نامايان قىلىپ، خىتاينى ئاگاھلاندۇرۇش رولىنى ئوينايدىكەن.
خىتاينىڭ داڭلىق سودا شىركىتى بولغان ئالىبابانىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى، ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قوللىغانلىقى ئاشكارا بولغان. نيۇيورك كۈندىلىك خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، ئامېرىكىدىكى سەنئەت ۋە تەنتەربىيە خەۋەرلىرى تورى بولغان ESPN قانىلى يېڭى ئېلان قىلغان بىر دوكلاتتا ئالىبابانىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قوللىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە ئامېرىكىلىق خىتايلاردىن بولغان شۇنداقلا خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىنىڭ قىزغىن قوللىغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان جوسېف سەي ئالىبابا شىركىتىنى قۇرغۇچىلارنىڭ بىرى ئىكەن دوكلاتتا جوسېف سەينىڭ ئامېرىكىنىڭ مەملىكەتلىك باسكېتبول جەمئىيىتى NBA دىمۇ كۈچلۈك تەسىرى بارلىقى ئۇنىڭ بروكلىن نېتس نيۇيورك ئازادلىق كوماندىلىرىنىڭ ئىگىسى ئىكەنلىكى سەينىڭ ئالىبابا شىركىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر ئېلىدە بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىغا قاماشتا ئىشلەتكەن تېخنولوگىيە بىلەن تەمىنلىگەنلىكى تەكىتلەنگەن. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە، جوسېف سەي مۇئاۋىن پىرېزىدېنتلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن ئالىبابا شىركىتى خىتاينىڭ گۇاڭشى شاڭتاڭ پەن تېخنىكا ناملىق ئىككى سۈنئىي ئەقىل شىركىتىگە ناھايىتى كۆپ مەبلەغ سالغان بولۇپ، بۇ ئىككى شىركەت يۈز تونۇش تېخنىكىسى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىشتا ئاچقۇچلۇق رول ئوينىغانىكەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىلگىرى بۇيرۇق چۈشۈرۈپ بۇ ئىككى شىركەتنى دۆلەت بىخەتەرلىك مەنپەئەتى ۋە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ئوينىغان رولى سەۋەبلىك قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن ئىدى. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە، ئالىبابا شىركىتى گۇاڭشى تېخنولوگىيە شىركىتىنىڭ يىگىرمە توققۇز پۈتۈن ئوندىن تۆت پىرسەنتىنى، شاڭتاڭ پەن تېخنىكا شىركىتىنىڭ يەتتە پىرسەنتىنى كونترول قىلىدىكەن.
لاگېر شاھىتى ئاۋۇلبېك تۇرداخۇن ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى بەرگەن گۇۋاھلىقىدا، خىتاي تۈرمىلىرىگە ئورنىتىلغان كۆزىتىش كامېرالىرىنىڭ ھەممىسى خېكۋىژون ماركىلىق كامېرالار ئىكەنلىكى، مەھبۇسلارنى يىگىرمە تۆت سائەت كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغان ئىدى. بۇنىڭ بىلەن خىتاينىڭ ئەقلىي ئىقتىدارلىق كامېرالار ئارقىلىق ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى تەقىب قامال ئاستىغا ئېلىپ زامانىۋى قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى تېخىمۇ ئايان بولغان ئىدى بۇنىڭ تۈرتكىسىدە ئەنگلىيەدىكى بىر نازارەت قىلىش ئورگىنى خىتاينىڭ داخوا شىركىتىدىن ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتى بىلەن چېتىشلىقى بار يوقلۇقىنى سۈرۈشتۈرگەن. بىئومېترىك تورىنىڭ ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئەنگلىيە بىئولوگىيەلىك پەرقلەندۈرۈش ۋە نازارەت قىلىش كومىسسارى فرازېر سامپون ئون بىرىنچى ئاپرېل كۈنى داخوا شىركىتى بازار بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورىغا خەت يېزىپ، بۇ شىركەت ئۈستىدىكى ئەيىبلەشلەرگە جاۋاب بېرىشنى تەلەپ قىلغان. بۇ خەتتە داخوا شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكى، يەنى مىليوندىن كۆپ ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ داخوا شىركىتى تەمىنلىگەن چىراي تونۇش ئىقتىدارىغا ئىگە كامېرالار ئارقىلىق تەقىب ۋە نازارەت ئاستىغا ئېلىنغانلىقى كۆرسىتىلگەن. فراسېر سامپسوننىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ خىزمەتچى خادىملىرى داخۇا شىركىتى بىلەن كۆرۈشۈپ، بۇ شىركەتنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تەقىب ۋە نازارەتكە يانتاياق بولۇپ، ساقچىلارغا بىيوئىقتىدارلىق كامېرا ۋە يۇمشاق دېتال تەمىنلەپ بەرگەنلىكى، ئەنگلىيەگە تەمىنلىگەن كامېرالارنىڭمۇ

نۆۋەتتە دىققىتىڭلار مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يىللاردىن بۇيان تارىخ ۋە ئارخېئولوگىيە جەھەتلەردىكى يېڭى بايقاشلار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا ماكانلىرىنى خىتاينىڭ بىر قىسمى دەپ ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنۇشى ئىزچىل يۇقىرى پەللىگە چىقىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئەمما خىتاي تارىخنامىلىرىدىكى بايانلار ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى مۇھاكىمىلىرى بولسا، خىتاي تەسىرىنىڭ مىڭ يىللار ئىلگىرى ئوتتۇرا ئاسىيادىن پۈتۈنلەي سىقىپ چىقىرىلغانلىقىنى ھەمدە بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلغا قەدەر بۇ رايوننىڭ ئىسلام دۇنياسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ كەلگەنلىكىنى، شۇنىڭدەك ھەقدارلىق قىلىش توغرا كەلسە، ئۇيغۇرلارنىڭ بۇنىڭغا تېخىمۇ بەكرەك مۇناسىپ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرىنىڭ ئىككىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاي تارىخنامىلىرىدە غەربىي يۇرت دەپ خاتىرىلەنگەن كەڭ مەنىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا رايونى سىياسىيلاشتۇرۇلغان خىتاي تارىخشۇناسلىقىدا ئىزچىل ھالدا خىتاينىڭ غەربىي قىسمى دەپ چۈشەندۈرۈلۈپ كېلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ بولسا تارىخنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي مۇددىئالىرىغا ماس كەلتۈرۈپ شەرھلەشنى ئۆزلىرىگە ۋەزىپە قىلغان خىتاي ئالىملىرىنىڭ شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگو زېمىنىنىڭ بىر قىسمى دەيدىغان شوئارسىمان بايانلىرىنىڭ ئەڭ تۈپلۈك ئاساسى ھېسابلىنىدۇ. ئەنە شۇ غەربىي يۇرت تارىخىنىڭ مىلادىي سەككىزىنچى ئەسىرلەردىكى سەھىپىسى شۇ زاماننىڭ ئەڭ قۇدرەتلىك سىياسىي كۈچلىرىدىن غەربكە قاراپ تېزدىن كېڭىيىۋاتقان تاڭ ئىمپېرىيەسى ۋە ئىسلام دۇنياسىنىڭ دائىرىسىنى شەرققە سىلجىتىۋاتقان ئەرەب ئابباسىيلار ئىمپېرىيەسىنىڭ ھازىرقى پەرغانە ۋادىسىدا ئۇچراشقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ بۇ توقۇنۇش بولسا ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخىنىڭ كېيىنكى مىڭ يىللىق مۇساپىسىگە مىسلىسىز تەسىر كۆرسەتكەنلىكى بىلەن ئالاھىدە خاراكتېرلىنىدۇ تاڭ ئىمپېرىيەسى كۆكتۈرك ئىمپېرىيەسىنى ھالاك قىلغاندىن كېيىن يەتتە يۈز ئەللىكىنچى يىلغا كەلگەندە ئۆزلىرىنىڭ يەنە بىر رەقىبى بولغان تىبەت ئىمپېرىيەسىنىمۇ ھالسىزلاندۇرغان ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا ئابباسىيلار ئىمپېرىيەسىنىڭ قۇتەيبە ئىبىن مۇسلىم قوماندانلىقىدىكى شەرققە يۈرۈش قىلغۇچى قوشۇنلىرىنىڭ ئىشغالىيەت دائىرىسى ئاللىقاچان ھازىرقى سەمەرقەنت ۋە بۇخارا رايونىغا يېتىپ كەلگەن ھەمدە ئىككى چوڭ ئىمپېرىيەنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيانى تالىشىشى رەسمىي باشلانغان شەرق بىلەن غەرب ئوتتۇرىسىدىكى قەدىمكى يىپەك يولىنىڭ مۇھىم غول لىنىيەسى بولغان بۇ رايوننى كونترول قىلىش ھەر ئىككى تەرەپ ئۈچۈن غايەت زور سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي قىممەتكە ئىگە ئىدى. ئەنە شۇ مەقسەتنى چۆرىدىگەن ھالدا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ھەل قىلغۇچ ئۇرۇش يەتتە يۈز ئەللىك بىرىنچى يىلى پەرغانە ۋادىسىدىكى تالاس دەرياسى بويىدا يۈز بەرگەنلىكتىن بۇ ئۇرۇش تارىختا تالاس ئۇرۇشى دەپ ئاتالدى. ھەر ئىككى تەرەپتىن ئاز دېگەندىمۇ يۈز مىڭدىن كىشى قاتناشقان دەپ قارىلىدىغان بۇ ئۇرۇشتا تاڭ ئىمپېرىيەسى قوشۇنى شۇ ۋاقىتتىكى تۈركىي خەلقلەرنىڭ بىرى بولغان قارلۇقلارنى ياللانما ئارمىيە قىلىپ ئىشلەتكەن ئەرەب قوشۇنى بولسا تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ رەقىبلىرىدىن بولغان تىبەتلەرنى ئۆزلىرىگە ئىتتىپاقداش قىلغان شۇ يىلى ئىيۇلدا تالاس بويىدىكى ھەل قىلغۇچ ئۇرۇشتا قارلۇقلار ئۆزلىرىنىڭ تاڭ ئىمپېرىيەسى بىلەن بولغان ھەمكارلىقىنى بۇزۇپ تاشلاپ ئەرەب قوشۇنلىرى بىلەن بىرلىكتە تاڭ ئارمىيىسىگە ھۇجۇم باشلىغان ئۇرۇشتا تاڭ ئىمپېرىيەسى ئېغىر مەغلۇپ بولۇپ، ئاز دېگەندىمۇ ئوتتۇز مىڭ ئەسكىرى ئۆلگەن. تالاس ئۇرۇشىدىن كېيىن تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئۆتكەن بىر ئەسىردە ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىغا يۈرۈش قىلىشتا قولغا كەلتۈرگەن بارلىق ئۇتۇقلىرى كۆپۈككە ئايلانغان. شەرقشۇناس گىگانتلاردىن ۋلادىمىر بارتولت بۇ ئۇرۇشقا باھا بېرىپ، شۈبھىسىزكى بۇ ئۇرۇش تۈركىستان تارىخىدا بۇ رايوندىكى يېتەكچى مەدەنىيەتنىڭ خىتاي مەدەنىيىتى ياكى ئىسلام مەدەنىيىتى بولۇشىنى بەلگىلىدى دەيدۇ. بۇ ئۇرۇشتا ئەسىرگە چۈشكەن خىتايلار بولسا شەرق دۇنياسىدا ئىزچىل مەخپىي رېتسېپ قاتارىدا ساقلىنىۋاتقان يۇقىرى سۈپەتلىك قەغەز ياساش تېخنىكىسىنى ئىسلام دۇنياسىغا ئېلىپ كىرىپ، ئىسلام مەدەنىيىتىنىڭ كېيىنكى ئەسىردە دۇنياۋى يېتەكچى مەدەنىيەتكە ئايلىنىشىغا تۈرتكە بولغان. بۇ قېتىمقى ئۇرۇشنىڭ تارىختىكى رولى ھەققىدە سۆز بولغاندا، پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد مۇنداق دەيدۇ. بۇ زور كۈچلەرنىڭ ھەممىسىلا مۇشۇ رايوندا ئۆزئارا ئۇچراشقان ۋە تۇتۇشۇپ كۆرگەن.
بۇ جەرياندا دىنىي ئېتىقاد، مەدەنىيەت ۋە سىياسىي جەھەتتىكى ئالماشتۇرۇشلار ئوتتۇرىغا چىققان. ھازىردىن مىسال ئالساق، بۇنىڭغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان ئۇكرائىنا ئۇرۇشىمۇ قارىماققا روسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدا بولغاندەك كۆرۈنىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا بۇنىڭغا كۆپ خىل ئامىللار ئارىلىشىپ كەتكەن. يەتتە يۈز ئەللىك بىرىنچى يىلدىكى بۇ ئۇرۇشمۇ شۇنداق بولدى. بۇ قارىماققا ئىككى ئىمپېرىيە ئوتتۇرىسىدا بولغاندەك قىلسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئىككى خىل ئىدېئولوگىيە ۋە دىنىي ئېتىقادنىڭ ئۇچرىشىشى بولدى. شۇنىڭدەك بۇ رايوندىكى كىشىلەرنىڭ شەرقتىن كەلگەنلەرگە ياكى غەربتىن كېڭىيىۋاتقانلارغا سادىق بولۇشىنى بەلگىلىدى. قارلۇقلار تېزدىن ئەرەبلەرگە يۈزلىنىپ، تاڭ ئىمپېرىيەسى بىلەن قارشىلاشتى. ئەمما بۇ جايدىكى ئەڭ چوڭ پەرق ھاسىل قىلغان ھادىسە شۇ بولدىكى، بۇنىڭدىن كېيىنلا يۈز بەرگەن ئەن لۇشەن ئىسيانىغا ئەگىشىپ، تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ بىز ئالتە شەھەر، جۇڭغارىيە دېگەندەك ناملار بىلەن ئاتاۋاتقان دائىرىدىكى تەسىرى كېيىنكى مىڭ يىل ئۈچۈن ئاخىرقى تەسىر بولۇپ قالدى. ئەرەبلەرنىڭ غەلىبىسى ماھىيەتتە ئىسلام دىنىنىڭ تاڭ ئىمپېرىيەسى ئىجرا قىلىۋاتقان سىياسىي يېتەكچىلىكىنى مەغلۇپ قىلىشى بىلەن خاراكتېرلەندى. تاڭ ئىمپېرىيەسى بولسا ئەنە شۇ ۋەقەدىن كېيىن ئۆزىنىڭ بۇ جايلاردىكى قورغانلىرىنى تاشلاپ چېكىندى. تاڭ ئىمپېرىيەسى ئەنە شۇ تەرىقىدە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئېغىر مەغلۇبىيەتتىن ھالسىراپ قالغاندا، تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئون چوڭ ھەربىي رايونىنىڭ ئۈچىگە قوماندانلىق قىلىۋاتقان يېرىم سوغدى، يېرىم تۈرك قانداشلىقى بولغان ئەن لۇشەن يەتتە يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى ئىككى يۈز مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلەن ئىمپېرىيەگە قارشى ئىسيان كۆتۈرۈپ، تېزلا چاڭئەن ۋە لوياڭدىن ئىبارەت ئىككى پايتەختنى ئىشغال قىلغان. بۇنىڭ بىلەن تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىن سىقىپ چىقىرىلىشى مۇتلەقلىشىپ، تاڭ ئىمپېراتورى شۈەنزۇڭ خان ئوردىنى تاشلاپ سىچۈەنگە قېچىپ كەتكەن. پايتەختنىڭ قولدىن كېتىشى تۈپەيلىدىن تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ھالاك بولۇشى قاش بىلەن كىرپىك ئارىلىقىدىكى ئىشقا ئايلىنىپ قالغان. ئەنە شۇ ۋاقىتلاردا ئىمپېرىيەنىڭ شىمالىدىكى موڭغۇل يايلىقىدا يەتتە يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى بارلىققا كەلگەن ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسى تېزدىن قۇدرەت تېپىۋاتقان بولغاچقا، ھالاكەت گىردابىغا بېرىپ قالغان تاڭ ئىمپېرىيەسى ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىدىن ئۆزلىرىگە قارشى بۇ توپىلاڭنى تىنجىتىشقا ياردەم بېرىشنى تەلەپ قىلغان. خىتاي تارىخنامىلىرىدە بۇ قېتىملىق ياردەم سوراش جەريانى ھەمدە ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ مۇنقەرزلىككە يۈزلەنگەن تاڭ ئىمپېرىيەسىنى قانداق قۇتۇلدۇرۇپ قالغانلىقى ھەققىدە غايەت زور مەلۇماتلار خاتىرىلەنگەن بۇ جەرياندا تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ۋەلىئەھدىسى لى كۇانىڭ ھەربىي ياردەم سورىغۇچى ئەلچى سۈپىتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ پايتەختى ئوردۇبالىق شەھىرىگە كەلگەنلىكى ئەلچىلەرنى قوبۇل قىلىش مۇراسىمىدا لى كۇا ئۇيغۇر ئىمپېراتورى بايان چورغا تىزلىنىپ سالام بېرىشنى ھەمدە قاغانغا ھۆرمەت بىلدۈرۈش يۈزىسىدىن ئۇيغۇرچە ئۇسسۇلغا چۈشۈشنى رەت قىلغاندا قاتتىق قامچىلانغانلىقى، ئىككى تەرەپنىڭ ھەربىي ياردەم ھەققىدە سۆھبەتلىشىپ، ئۇيغۇرلار ئىككى پايتەختنى قايتۇرۇپ ئېلىپ بەرگەندىن كېيىن بۇ ئىككى شەھەردىكى پۈتۈن بايلىق ۋە قىز چوكانلار ئۇيغۇرلارغا مەنسۇپ بولىدۇ، شەھەر بولسا تاڭ ئوردىسىغا قايتۇرۇلىدۇ دېگەن مەزمۇندا شەرتنامە تۈزگەنلىكى قاتارلىق تارىخىي ۋەقەلەر ئوتتۇرىغا چىققان. شۇ قاتاردا كېلىشىم بويىچە تاڭ ئىمپېراتورى تاڭ سوزۇڭنىڭ ئۆز قىزى مەلىكە نىڭگو، ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ قاغانى بايانچورغا خوتۇنلۇققا بېرىلگەن. بۇ خىلدىكى ئەھۋاللار مىلادىي يەتتە يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلى ئورنىتىلغان بايانچور قاغان مەڭگۈ تېشىدىمۇ قوي يىلىدا بېرىپتۇ ۋە يوقىتىپتۇ. شۇنداق قىلىپ كەلدى، ئىككى قىزىنى سوغا قىپ بەردى، سۆزىڭىزنى يىرماي دېدى، خاتا ئىش قىمماي دېدى دېگەن شەكىلدە بايان قىلىنىدۇ. ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ قانداشلىق جەھەتتە ئۆزلىرى بىلەن كۆپ يېقىن بولغان ئەنلۇشيەنگە ئەمەس، ئەكسىچە تاڭ ئىمپېرىيەسىگە بۇ قەدەر ھەل قىلغۇچ ياردەم بېرىپ، ئۇلارنى ھالاكەتتىن قۇتۇلدۇرۇپ قېلىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد بۇنىڭ پۈتۈنلەي سودا خاراكتېرىدىكى ياردەم ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭدا ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى تۈپلۈك مەنپەئەتى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ.
ئۇيغۇرلار نېمە ئۈچۈن ئەنلۇشەنگە ئەمەس تاڭ ئىمپېرىيەسىگە ياردەم بېرىدۇ دېگەنگە كەلسەك، بۇنىڭدا ئۇيغۇرلار راۋرۇس ماددىي مەنپەئەت ۋەدە قىلىنغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىشقا ئارىلاشقان. چۈنكى بۇنىڭدا چاڭئەن ۋە لوياڭ شەھەرلىرى مۇھىم سالماقنى ئىگىلەيتتى. شۇڭا بۇ ياردەم پۈتۈنلەي سودىلىشىش ئاساسىدا ئەمەلگە ئاشقان. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار ئوتتۇرىسىدىكى كېلىشىمدە توپىلاڭچىلار ئىگىلىۋالغان پايتەختلەرنى ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسى قايتۇرۇپ ئېلىپ بەرسىلا تاڭ ئىمپېرىيەسى ئۇلارنىڭ ئاشۇ شەھەردىكى خالىغان نەرسىنى ئېلىپ كېتىشىگە رۇخسەت قىلغان. ئۇلار ئەنلۇشەنگە ياردەملەشسە، ئۇنىڭدىن ئۇنچە كۆپ مەنپەئەت ئالالمايدىغانلىقىنى ئويلاشقان بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا بۇلارنىڭ ھەممىسى ئەمەلىيەتتە بىر مەيدان سودا خالاس. ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسى ئەنە شۇ تەرىقىدە تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا بىۋاسىتە قول تىقىشقا باشلىغان ۋاقىتلاردىن تارتىپ، تاڭ ئىمپېرىيەسى ئۇيغۇرلارغا تايىنىپ، ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ۋە ئىچكى بىخەتەرلىكىنى كېپىللىككە ئىگە قىلىپ كەلگەن. بۇ بولسا تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ كېيىنكى يېرىم ئەسىر مابەينىدە يەنە بىر كۈچلۈك رەقىبى بولغان تىبەت ئىمپېرىيەسىنى ئىسكەنجىگە ئېلىشتا قوللىنىپ كەلگەن ئۇيغۇرلار ئارقىلىق تىبەتلەرنى چەكلەش سىياسىتىنىڭ ئاساسى بولغان. كېيىنكى ۋاقىتتا چارۋىچىلىق ئىگىلىكىنى ئاساس قىلغان ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسى ئۇدا بىر نەچچە يىل داۋام قىلغان ئېغىر قۇرغاقچىلىق ۋە قەھەتچىلىكتىن ئىمپېرىيەنىڭ ئىقتىسادىي جان تومۇرى سۇنۇش گىردابىغا كېلىپ قالغاندا تاڭ ئىمپېرىيەسى ئۇلارنىڭ ياردەم تەلىپىنى رەت قىلغان ھەمدە بۇنى كۆزگە قادالغان مىخنى يۇلۇپ تاشلاشنىڭ پۇرسىتى قىلغان. نەتىجىدە سەككىز يۈز قىرىقىنچى يىلغا كەلگەندە ئۇيغۇرلارغا بېقىندى بولۇۋاتقان قىرغىز قەبىلىسى تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ ئاستىرتىن مەدەت بېرىشى بىلەن سەكسەن مىڭ كىشىلىك قوشۇننى تەشكىللەپ پايتەخت ئوردىبالىققا ھۇجۇم قىلغان قاغان ئوردىسىدىكى ۋەزىر كۈلۈكباغا قىرغىزلار بىلەن يوشۇرۇن كېلىشىم ھاسىل قىلىپ ئىچكى جەھەتتىن ماسلىشىپ بەرگەن ئەنە شۇ تەرىقىدە ئىمپېرىيە ھالاك بولغاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى ئەسىرلەر بويى تۈركلەرنىڭ ئاناماكانلىرىدىن بولغان كېيىنچە ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ ئىلكىگە ئۆتكەن تەڭرىتاغ بويلىرىغا كۆچكەن بۇنىڭ بىلەن ئۇلار ھازىرقى گەنسۇ ئۆلكىسىدە دونخۇاڭ شەھىرىنى پايتەخت قىلغان شاجۇ ئۇيغۇر خانلىقى ۋە ھازىرقى تۇرپاندا ئىدىقۇت ئۇيغۇر دۆلىتىنى، تارىم ۋادىسىدا بولسا قەشقەر ۋە بالاساغۇننى پايتەخت قىلغان قاراخانىيلار دۆلىتىنى قۇرۇپ چىققان. ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ رەۋىشتە تۈركلەرنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، يىپەك يولىدىكى مەدەنىيەت سەركەردىسى ۋە سىياسىي رەھبەر بولۇپ قېلىشى ھەققىدە سۆز بولغاندا پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد بۇنىڭ كۆپ قىرلىق تەسىرگە ئىگە تارىخىي ھادىسە ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. تارىخىي خاتىرىلەر بىزگە قىرغىزلارنىڭ ئۇيغۇر خانىدانلىقىنى ۋەيران قىلغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىدۇ. بۇ خەلقنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى نامى ئەنە شۇنداق بولۇپ، كىشىلەر ئاسانلا بۇ نامنى قىرغىزىستان بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئەمما ئۇلار ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىنى ۋەيران قىلغاندىن كېيىن ئۆزلىرى بىر خانىدانلىق قۇرۇپ چىقالمىدى، موڭغۇل يايلىقىدىن باشقا جايغىمۇ كەتمىدى. ئۇيغۇر ئىمپېرىيەسىنىڭ ھالاك بولۇشىغا يوشۇرۇنغان سىرلار بەك كۆپ. نېمىلا بولمىسۇن ئۇيغۇرلار غەربكە كۆچۈپ ھازىرقى تۇرپاندا يەنە بىر ئۇيغۇر دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقتى. ئىدىقۇت ۋە بەشبالىق شەھىرىنى قوش پايتەخت قىلغان بۇ دۆلەت تاكى ئون ئۈچىنچى ئەسىرگىچە بولغان ئارىلىقتا يىپەك يولىدا بەكمۇ مۇھىم رول ئوينىدى. كېيىنچە موڭغۇل ئىمپېرىيەسىنىڭ غەربكە يۈرۈش قىلىشىدا ئەڭ مۇھىم ياردەمچى بولدى. ئۇيغۇرلار ئىدىقۇت رايونىدا ئۆزلىرىنىڭ تۈرك رۇنىك يېزىقىدىن باشقىچە بولغان قەدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىنى ئىجاد قىلدى ھەمدە يىپەك يولىدىكى ئاساسلىق يېزىقلارنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇرلار ئولتۇراق تۇرمۇشقا ئۆتكەن ھەمدە ئۆزىنىڭ مۇستەقىل يېزىقى بولغان خەلققە ئايلاندى بۇ يېزىقنى بولسا كېيىنچە موڭغۇللار ۋە مانجۇلار قوبۇل قىلدى ئەنە شۇ تەرىقىدە كۆچمەن ئۇيغۇرلار تېزدىن يىپەك يولىدىكى سىياسىي پائالىيەتلەردە شۇنىڭدەك غەرب بىلەن شەرق دۇنياسى ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشتا كۆۋرۈكلۈك رولنى ئوينىغۇچى خەلق بولدى
ئەنە شۇنداق قىلىپ تاڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ يەتتە يۈز ئەللىك بىرىنچى يىلى تالاس ئۇرۇشىدا ئېغىر مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىشىدىن كېيىن ئۇلارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭەيمىچىلىك قىلىش ئارزۇسى ئۈزۈل كېسىل مەغلۇپ بولۇپ خىتاينىڭ سىياسىي تەسىرى بۇ رايوندىن پۈتۈنلەي سىقىپ چىقىرىلغان شۇنىڭدەك بۇ رايوننىڭ تۈركىي تىلنى ئاساس قىلغان سىياسىي ۋە مەدەنىيەت سىستېمىسى مۇنتىزىم شەكىلدە يارىتىلغان. تاكى بىر مىڭ يەتتە يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلغا كەلگەندە مانجۇلارنىڭ غەربتىكى جۇڭغار موڭغۇللىرىنى يوقىتىش ئۇرۇشىدا مانجۇ ئارمىيىسى جۇڭغارىيە ۋادىسىنى ئىشغال قىلغان ھەمدە بۇنىڭغا ئۇلاپلا ئۆز زامانىسىدە ئالتە شەھەر دەپ ئاتىلىۋاتقان تارىم ۋادىسىنى ئىشغال قىلغان ئالتە شەھەردىكى خوجا ئەۋلادلىرىنىڭ ۋە ياقۇپ بەگ باشچىلىقىدىكى قوقەنت كۈچلىرىنىڭ كۆپ قېتىملىق قارشىلىقىنى باستۇرغاندىن كېيىن بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن تۆتىنچى يىلغا كەلگەندە چىڭ ئىمپېرىيەسى بۇ جايدا ئۆلكە قۇرۇپ ئۇنىڭغا يېڭى چېگرا ياكى يېڭى تېررىتورىيە دېگەن مەنىدە شىنجاڭ دەپ ئىسىم قويغان ئەنە شۇ تەرىقىدە خىتاينىڭ مىڭ يىلدىن ئارتۇق شېرىن چۈش ھالىتىدە تۇرۇپ كەلگەن ئارزۇسى مانجۇلارنىڭ قولى ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تەقدىرىنى يەنە بىر قېتىم خىتايغا باغلاپ قويغان
ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي تاراتقۇلىرىدا تەڭرىتاغ كىنو ئىستۇدىيەسى ئىشلىگەن گۈل نېمە ئۈچۈن شۇنچە قىزىل پامىر ئېگىزلىكىدىكى ھاياتلىق ناخشىسى ناملىق فىلىمنىڭ پۈتكۈل خىتايدا قويۇلۇشقا باشلىغانلىقى خەۋەر قىلىندى مەزكۇر فىلىمگە خىتايدا ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى يىللىرىدا ئىشلەنگەن مۇزتاغقا كەلگەن مېھمان فىلىمىدىكى گۈل نېمە ئۈچۈن شۇنچە قىزىل ناملىق پۈتكۈل خىتايدا ئومۇملاشقان ناخشىنىڭ نامى قويۇلغان. بۇ فىلىمدە خىتاينىڭ ئاتالمىش چېگرا رايونىنى قوغداش تېمىسى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە، يېقىندىن بۇيان خىتايدا چېگرا بىخەتەرلىكىنى قوغداش، چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىش دېگەندەك ئاتالمىش ۋەتەنپەرۋەرلىك قىزىل تەشۋىقاتى يەنە كۈچەيگەن. ھەتتا خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىمۇ خىتاي ئوقۇغۇچىلىرىغا چېگرا رايونلارغا بېرىش، چېگرا رايونلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش دېگەندەك تەشۋىقاتلار كۆپەيگەن. نۆۋەتتە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي تاراتقۇلىرىدا تەڭرىتاغ كىنو ئىستۇدىيەسى ئىشلىگەن گۈل نېمە ئۈچۈن شۇنچە قىزىل؟ پامىر ئېگىزلىكىدىكى ھاياتلىق ناخشىسى ناملىق فىلىمنىڭ پۈتكۈل خىتايدا قويۇلۇشقا باشلىغانلىقى خەۋەر قىلىندى. خەۋەردە دېيىلىشىچە، فىلىمدە پامىر ئېگىزلىكىدىكى بىر ئائىلىدىكى ئۈچ ئەۋلادنىڭ شۇ جايدىكى چېگرا قوغداش قىسىملىرىغا ھەمكارلىشىپ، دۆلەت چېگراسىنى قوغداش يولىدا كۆرسەتكەن ئاتالمىش تەسىرلىك ئىش- ئىزلىرى ھېكايە قىلىنغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، مەزكۇر فىلىم ھاياتى بويىچە چېگرانى قوغداش قىسىملىرىغا ھەمكارلىشىپ، چېگرادىن قانۇنسىز ئۆتكەنلەرنى نازارەت قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۆتەپ كەلگەن باش قەھرىمان لاچىننىڭ مۇزلۇققا چۈشۈپ كەتكەن بىر بالىنى قۇتقۇزۇش يولىدا ئۆلۈپ كەتكەن ھەقىقىي ۋەقەلىك ئاساسىدا ئىشلەنگەن. فىلىمدە باش قەھرىمان لاچىن خىتاي تەشۋىقاتىدىكى چېگرا رايونىدىكى ئارمىيە خەلق دوستلۇق ئۈلگىسى ۋە ۋەتەن چېگراسىنى قوغداشتىكى قەھرىمانلىق ئۈلگىسى دەپ تەرىپلەنگەن. سەكسىنىنچى يىللاردا خىتايدىكى مەزگىلىدە كىنو فىلىملىرىدە رول ئالغان كانادادىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى شېڭ شۆ خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي كىنوچىلىقىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىي تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئومۇملاشقان كەيپىيات ئىكەن. مەزكۇر فىلىمگە ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى يىللىرى خىتايدا ئىشلەنگەن مۇز تاغقا كەلگەن مېھمان فىلىمىدىكى گۈل نېمە ئۈچۈن شۇنچە قىزىل دېگەن ناخشىنىڭ نامى بېرىلىشى دىققەت قوزغىشى كېرەك ئىكەن. شېڭ شۆ خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ فىلىمدىمۇ ئەينى يىللىرىدىكى مۇز تاغقا كەلگەن مېھمان فىلىمىگە ئوخشاشلا ئاتالمىش دۆلەت چېگراسىنى قوغداش ۋە ئارمىيە خەلق دوستلۇقىدىن ئىبارەت بۇ كونا مۇقام تەكرارلانغان.
شېڭ شۆنىڭ تەكىتلىشىچە، مانا بۇ ئەھۋال خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ، يەنى يېڭىدىن ئىستىلا قىلغان زېمىن دەپ ئاتىۋالغان، ئەمما ئۇيغۇرلار شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتايدىغان مانجۇ ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىدە بېسىۋېلىنغان بۇ زېمىننىڭ خىتاي كومپارتىيەسى ھۆكۈمرانلىقى مەزگىلىدە ھەر ۋاقىت قولدىن كېتىشىگە بولغان ئەندىشە تۈپەيلىدىن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىلدىكى يالغانچىلىق تەشۋىقاتىنى مەيلى ماۋزېدۇڭ دەۋرى بولسۇن ياكى ئاتالمىش ئىسلاھات دەۋرىدە بولسۇن يەتمىش نەچچە يىلدىن بۇيان ئەينى شەكىلدە داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن. ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىسى، بېيجىڭ باھارى ژۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى خۇپىڭ ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. خۇپىڭنىڭ قارىشىچە، فىلىمدە ئەكس ئەتتۈرۈلگەن ئاتالمىش چېگرا رايونىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش ئاتمىشىنچى، يەتمىشىنچى يىللاردىكى ماۋزېدۇڭ دەۋرىدە خىتاينىڭ ئەينى يىللىرىدىكى دۈشمىنى سانىلىدىغان سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە چېگرادىكى قوشنا دۆلەتلەردىن مۇداپىئە كۆرۈش ئۈچۈن بولغان.
ئەمما خىتاي بىلەن رۇسىيەنىڭ دوستلۇقى مەدھىيەلىنىۋاتقان، ئەتراپتىكى خىتاينىڭ يالاقچىسى پاكىستان، ئافغانىستان ۋە خىتايغا مايىل ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن چېگرا تىجارىتى ئېچىۋېتىلگەن بۈگۈنكى دەۋردىمۇ ئاتالمىش چېگرانى قوغداش قەھرىمانلىرىنىڭ مەدھىيەلىنىشى، چەت ئەلنىڭ تاجاۋۇزدىن ساقلىنىش ئۈچۈنمۇ ياكى دۆلەت ئىچىدىكىلەرنىڭ سىرتقا چىقىشتىن ساقلىنىشى ئۈچۈن ئىكەنلىكى ئەجەبنەرلىك مەسىلە ئىكەن. خۇ پىڭ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ يەردىكى چېگرانى قوغداش، يامان غەرەزلىك كىشىلەرنىڭ چېگرانى بۇزۇشىدىن مۇداپىئە كۆرۈش دېگەنلەر خىتاي پۇقرالىرى چەت ئەللەرگە چىقىش ئۈچۈن ئەركىن پاسپورت ئىلتىماس قىلالايدىغان، ئەمما ئىرقىي قىرغىنچىلىق زۇلۇمىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر، قازاق، تاجىك قاتارلىق خىتاي بولمىغان باشقا خەلقلەرنىڭ چەت ئەللەرگە چىقىشى چەكلەنگەن مەزگىلدە، ئۇلارنىڭ قوشنا دۆلەتلەر چېگراسىدىن ئەركىن دېموكراتىك دۆلەتلەرگە قېچىش يولىنى توسۇش ئۈچۈن ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردا شىنجاڭغا ياردەم، چېگرا رايونلاردا يىلتىز تارتىش نامىدا ئۇنىۋېرسىتېتلاردا ئوقۇش تۈگەتكەن خىتاي ئوقۇغۇچىلىرى، ۋە خىتاي دېھقانلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاي كۆچمەنلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا يۆتكەشنى تېزلەتكەن. خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىمۇ بۇ خىل تەشۋىقات كۈچەيگەن بولۇپ، يېقىندا ئاشكارىلانغان جېجياڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جېڭ چياڭ مەزكۇر مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا قىلغان بىر قېتىملىق لېكسىيەسىدە خىتاي ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن بېيجىڭ، شاڭخەي قاتارلىق تەرەققىي قىلغان چوڭ شەھەرلەرگە ئەمەس، بەلكى شىنجاڭ، شىزاڭغا ئوخشاش چېگرا رايونلارغا بېرىش، چېگرا رايونلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداش، چېگرا رايوندا مەڭگۈ يىلتىز تارتىشنى تەشەببۇس قىلغان. جېجياڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جېڭ چياڭ مۇنداق دېگەن. شىزاڭ ۋە شىنجاڭ غەربىي خەن سۇلالىسى پادىشاھسى ۋە پادىشاھ كاڭ شى دەۋرىدە ئەجدادلىرىمىز ھاياتى بەدىلىگە ئىستىلا قىلىنغان جايلار. بۇ جايلار جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتىدىكى ئەمگەك بايلىقى، زېمىن، مەدەن بايلىقى، ھەتتا ھاياتلىق مەنبەسى. سىلەر ھەر كۈنى ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن بېيجىڭ شاڭخەيلەرگە بېرىشنى ئارزۇ قىلىسىلەر. ئەمما ئۇ جايلارغا كىم بارىدۇ؟ بۇ جايلارنى كىملەر قوغدايدۇ؟ بىزنىڭ تەربىيەلەپ يېتىشتۈرىدىغىنىمىز ئاز سانلىق مىللەت بىلىم ئىگىلىرى ئەمەس، بەلكى جاپاغا چىداملىق خىتاي ئوقۇغۇچىلار. ھازىر ھەممەيلەن راھەت قوغلىشىدۇ، چەت ئەللەرگە چىقىپ ئوقۇشنى، شېنجېن، گۇاڭجۇدا، شاڭخەيدە يەرلىشىشنى ئارزۇ قىلىدۇ. ئۇ ھالدا غەربىي دىيارنى قانداق قىلىمىز؟

خۇ پىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، جېجياڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بۇ پروفېسسورىنىڭ خىتاي ئوقۇغۇچىلارنى ئاز سانلىق مىللەتلەر ياشاۋاتقان چېگرا رايونغا بېرىشنى تەشەببۇس قىلىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ رايونلارغا كۆچمەن يۆتكەش سىياسىتى ئۈچۈن قىلىنغان تەشۋىقات ئىكەن. خۇ پىڭ بۇ خىل كۆچمەن يۆتكەش سىياسىتىنىڭ ھەقىقىي مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. بۇلارنىڭ كۆچمەن يۆتكەشتىكى مەقسىتى ئەمەلىيەتتە شۇ جايلاردىكى نوپۇس قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىش.

خىتايلاشتۇرۇشنى تېزلەتمەكتە. مەدەنىيەت جەھەتتە خىتايلاشتۇرۇشتىن باشقا، خىتايلارنى كۆپلەپ يۆتكەپ كېلىپ، يەرلىك خەلقلەر نوپۇسىنى ئازايتىش مەقسىتىگە يەتمەكچى. چۈنكى خىتايدا يەرلىك ئاپتونومىيە دېگەن قۇرۇق گەپ بولسىمۇ، ئەمما ئۇ رايونلاردا زور كۆپ ئاھالە يەنىلا يەرلىك خەلقلەر. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە كۆپلەپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى مەجبۇرىي يۆتكەش ئارقىلىق ئۇ جايلارنى خىتايلاشتۇرۇشنى ئەمەلگە ئاشۇرماقچى. كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى شېڭ شۆ خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، چېگرا رايونلارنى گۈللەندۈرۈش، چېگرا رايونلارنى قوغداش دېگەندەك بۇ خىل تەشۋىقاتلار نۆۋەتتە مەدەنىيەت ساھەسىدىكى كىنو سەنئەت فىلىملىرىدىن تارتىپ،

ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنى قوغداش ئۈچۈن، ئۆزى ئەڭ ئاجىز نۇقتىلار دەپ ھېسابلايدىغان شىنجاڭ، شىزاڭ دەپ ئاتالغان ئاتالمىش چېگرا رايونلارنى قوغداش، چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىش دېگەندەك تەشۋىقاتلارنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، بۇ رايونلاردىكى خىتاي كۆچمەنلىرىنى تېخىمۇ كۆپەيتىپ، خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى ئۆز ھاكىمىيىتىگە كېلىش خەۋپى بولغان خەتەرلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى قورالى سۈپىتىدە جىددىي ئىجرا قىلماقتا ئىكەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بايانات ئېلان قىلىپ، سەئۇدى دائىرىلىرىنى نۆۋەتتە سەئۇدى ئەرەبىستان تەرىپىدىن تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۆت ئۇيغۇر مەسىلىسىدە خەلقئارا قانۇنغا رىئايە قىلىشقا، ئۇلارنى خىتايغا قايتۇرۇپ بەرمەسلىككە چاقىردى. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۆت ئۇيغۇر توغرىسىدا سەئۇدى ئەرەبىستاننى خەلقئارا قانۇنغا رىئايە قىلىشقا چاقىردى ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بايانات ئېلان قىلىپ بۇخەلچەم ئابدۇللا ۋە ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزى بابۇرە مىرئەخمەت نۇرمۇھەممەد روزى ۋە ھەمدۇللا ۋەلى قاتارلىق سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۆت ئۇيغۇرنىڭ خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلسە تۈرمىگە قاماش قىيىن قىستاق ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچرايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ۋە سائۇدى ئەرەبىستاننى ئۇلارنى خىتايغا قايتۇرۇپ بەرمەسلىككە چاقىردى ئوتتۇز بىرىنچى ئاپرېل كۈنى سائۇدى ئەرەبىستاننىڭ مەككە شەھىرىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر ئايال بۇخەلچەم ئابدۇللا ۋە ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزى جىددە شەھىرىدىن سائۇدى ئەرەبىستاننىڭ پايتەختى رىياد شەھىرىدىكى تۈرمىگە يۆتكەلگەن بولۇپ ساقچىلار تەرىپىدىن ئۇلارنىڭ خىتايغا قايتۇرۇلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېيىلگەن ئۇيغۇر ئايال بۇخەلچەم ئابدۇللا ۋە ئۇنىڭ ئون ئۈچ ياشلىق قىزى بابۇرە مىرئەخمەت ئوتتۇز بىرىنچى مارت كۈنى مەككە شەھىرىدىكى ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئىدى بۇخەلچەم ئابدۇللاغا ساقچىلار ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇر ھەمدۇللا ۋەلى ۋە نۇرمۇھەممەت روزى بىلەن قوشۇپ ئۇلارنى خىتايغا قايتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ تۆت ئۇيغۇر ھازىر خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىگە دۇچ كېلىۋاتىدۇ ئەگەر ئۇلار خىتايغا قايتۇرۇلسا تۈرمىگە قاماشقا قىيىن قىستاق ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچرايدۇ سائۇدى ئەرەبىستان ئەمەلدارلىرى خەلقئارا قانۇنغا رىئايە قىلىپ خىتايغا قايتۇرۇش ئىشلىرىنى دەرھال توختىتىش كېرەك خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئىستانبۇلدىكى ئىشخانىسى ئۆزىنىڭ رەسمىي تور بېتىدە سائۇدى ئەرەبىستاندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۆت ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرۇپ بەرمەسلىك توغرىسىدا ئىمزا قويۇش پائالىيىتى باشلىغان بولۇپ

ئۇ باياناتتا يەنە سائۇدى ئەرەبىستانغا خىتاب قىلىپ سائۇدى ئەرەبىستان ھۆكۈمىتى بىر ئايال ۋە ئۇنىڭ كىچىك قىزى قاتارلىق تۆت ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرۇش پىلانىنى دەرھال ئەمەلدىن قالدۇرۇشى كېرەك ئەگەر ئۇ تۆت ئۇيغۇر مەجبۇرىي قايتۇرۇلسا سائۇدى ئەرەبىستان خەلقئارا قانۇندىكى مەسئۇلىيىتىگە خىلاپلىق قىلغان بولىدۇ سائۇدى ئەرەبىستان ھۆكۈمىتى ئۇلارنى خىتايغا قايتۇرۇشنى خىيالىدىنمۇ ئۆتكۈزمەسلىكى كېرەك چۈنكى ئۇلار قايتۇرۇلسا ئۇ يەردە تۈرمىگە قامىلىشقا قىيىن قىستاق ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچرايدۇ بىز بۇ ھەقتە مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ ئىستانبۇلدىكى ئىشخانىسىغا بىر قانچە قېتىم تېلېفون قىلغان بولساقمۇ تېلېفون ئېلىنمىدى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ باياناتى يەنە مەزكۇر ئۇيغۇرلار توغرىسىدا مۇنداق دېيىلگەن ھەم سائۇدى ئەرەبىستان ھەم تۈركىيىدە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئولتۇراقلىشىش رۇخسەت كىنىشكىسى بولغان ئەللىك تۆت ياشلىق ئۇيغۇر ئايال بۇخەلچەم ئابدۇللا ئىككى ھەپتە ئالدىغىچە ئىلگىرىكى يولدىشى بولغان نۇرمۇھەممەت روزى بىلەن پات پات تېلېفوندا سۆزلەشكەن ئىكەن ئۇ نۇرمۇھەممەت روزى بىلەن ئەڭ ئاخىرىدا يىگىرمىنچى مارت كۈنى تېلېفوندا كۆرۈشكەن بولۇپ نۇرمۇھەممەت روزى ئۆزىنىڭ ۋە ھەمدۇللا ۋەلىنىڭ سائۇدى ئەرەبىستان ئەمەلدارلىرىغا خىتايغا قايتۇرۇلۇشتىن مۇشۇ يەردە ئۆلۈشنى تاللايمىز دېگەنلىكىنى ئېيتقان بىز بۇ ھەقتە تېخىمۇ تولۇق مەلۇماتقا ئىگە بولۇش ئۈچۈن ھەمدۇللا ۋەلىنىڭ قىزى نۇرمانگۈل ۋەلى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق

سەئۇدى ئەرەبىستان تۈرمىسىدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتىدۇ. تۇتۇلۇشىنىڭ سەۋەبى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر. دادام ۋە نۇرمەمەت روزىنىڭ سەئۇدى ھۆكۈمىتىگە قارشى ھېچقانداق بىر جىنايىتى يوقتۇر. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا، شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان باشقا نۇرغۇن مىللەتلەرگە زۇلۇم قىلىۋاتىدۇ، ئۇلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، كامپلارغا سولاۋاتىدۇ ئۇلارنى. سەئۇدى ئەرەبىستاندا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئىككى كىشى ھازىر تۆت بولدى، يەنى دادام ۋە نۇرمەمەت روزىغا قوشۇلۇپ. خەدىچە ئاچىمىز ۋە قىزى بابۇر ئەھمەتمۇ ئۇلارغا قوشۇلدى ۋە ئۇلار ھازىر تۆتىسى خىتايغا قايتۇرۇلۇش خەۋپىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇ سائۇدى ئەرەبىستانغا چاقىرىق قىلىپ سائۇدى ھۆكۈمىتىنىڭ دادىسى قاتارلىق تۆت ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرماسلىقىنى تەلەپ قىلدى.
خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا زۇلۇم قىلىۋاتقانلىقىنى، يەنە ئۇيغۇرلارنى قانداق جازاۋات جازالاۋاتقانلىقىنى ئاياللار بالىلارنى قانداق قىيناۋاتقانلىقىنى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى دۇنيا داڭلىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە ئېلان قىلىندى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى باشقا مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئەنگلىيە، ئامېرىكا، گېرمانىيە قاتارلىق يەتتىدىن ئارتۇق دۆلەت ئېتىراپ قىلدى. بۇ كۆز يۇمغىلى بولمايدىغان ھەقىقەت ۋە ناھايىتى بىر ئاچچىق رېئاللىق. شۇڭا سەئۇدى ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى كۆزدە تۇتۇشىنى، زالىم خىتاي ھۆكۈمىتىگە يانتاياق بولماسلىقىنى ۋە ئۇيغۇرلارنى ھازىر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان تۆت ئۇيغۇرنى خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئارقىلىق بۇ زۇلۇمغا يانتاياق بولۇپ خىتايغا ياردەم قىلماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز ۋە تەلەپ قىلىمىز نۇرمانگۈل ۋەلى رادىيومىز ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيا خەلق ئاممىسى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە دۆلەتلەرگە خىتاب قىلىپ دادىسى قاتارلىق تۆت ئۇيغۇرنىڭ سائۇدى ئەرەبىستاندىن خىتايغا قايتۇرۇلۇشىنى توختىتىشقا ۋە ئۇلارنىڭ بىخەتەر بولغان ئۈچىنچى بىر دۆلەتكە يۆتكىلىشى ئۈچۈن ياردەم قىلىشقا يەنە بىر قېتىم چاقىرىق قىلدى بىز پۈتۈن دۇنيادىكى ئىنسان ھەقلىرى تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋە يەنە شەخسلەرنىڭ ھۆكۈمەتلەرنىڭ بۇ ئىشقا كۆڭۈل بۆلۈشىنى ۋە سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ بۇ تۆت ئۇيغۇرنى خىتايغا قايتۇرۇۋەتمەسلىكى ئۈچۈن تىرىشىشىنى ئۈمىد قىلىمىز بۇ ئىشقا ياردەم بېرىشىنى كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز ۋە سەئۇدى ئەرەبىستان ھۆكۈمىتىدىن بۇنى ئالاھىدە تەلەپ قىلىمىز

خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى خەۋەر بېرىپ، خوتەن ۋىلايىتى كېرىيە ناھىيەسىگە قاراشلىق دەريا بويى يېزىسىدىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر يۈز ئون تۆت ئۆيلۈكنى كۆچۈرگەنلىكىنى، بۇنىڭ بىلەن بۇ يېزىدىكى ئۈچ يۈز ئاتمىش ئىككى ئۆيلۈك ئۇيغۇرنىڭ ھەممىسى يېڭى ئولتۇراق رايونغا يۆتكىلىپ بولغانلىقىنى خەۋەر قىلدى. ئىنكاسلاردا تەكلىماكان قۇملۇقىدىكى قەدىمىي ئاسارە-ئەتىقىلەر تېپىلغان قەدىمىي يۇرت دەريا بويى يېزىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ رايوننى سىرتقا ئېچىۋېتىلگەن ساياھەت ئورنىغا ئايلاندۇرۇش سەۋەبىدىن مەجبۇرىي كۆچۈرۈلگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى نەۋباھارنىڭ مەزكۇر يۇرت ۋە بۇ جايدىكى قەدىمىي ئىزلار ھەققىدىكى ئوبزور ماقالىسىدا بولسۇن.
تەكلىماكاندىكى ساتما ئۆيلەر. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى خوتەن ۋىلايىتى كېرىيە ناھىيەسىگە قاراشلىق دەريابويى يېزىسىدىكى ئاھالىلەرگە نىسبەتەن بىر تارىخىي كۈن بولدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائەن ئونلىغان يۈك ماشىنىلىرى دەريابويى يېزىسىدىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر يۈز ئون تۆت ئۆيلۈك كەنت ئاھالىسىنى كۆچۈرۈش ۋەزىپىسىنى تاماملاپ، مىڭ يىللاردىن بېرى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ ئىچكىرى قىسمىدا تۇرمۇش كەچۈرۈپ كەلگەن ئۈچ يۈز ئاتمىش ئىككى ئۆيلۈك ئۇيغۇر ئائىلىسىنىڭ ھەممىسى تەلتۆكۈس يېڭى ئولتۇراق رايونىغا كۆچۈرۈلدى. دەريا بويى كەنتى كېرىيە ناھىيە بوستانلىقىنىڭ شىمالىغا، چوڭ قۇملۇقنىڭ ئىچكىرىسىگە جايلاشقان بولۇپ، جەنۇبتىن شىمالغا ئۇزۇنلۇقى ئۈچ يۈز ئاتمىش بەش كىلومېتىر، شەرقتىن غەربكە كەڭلىكى توقسان ئالتە كىلومېتىر كېلىدۇ. ئارانلا بىر مىڭ ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق نوپۇسى بولغان، يەر كۆلىمىگە نىسبەتەن ئاھالىسى ناھايىتى شالاڭ ۋە تارقاق جايلاشقان بۇ يېزىدا ئەگەر بىرەرسىنىڭ ئۆيىنى سورىماقچى بولسىڭىز، ئاۋۇ يەدە، دەپ جاۋاب بېرىشىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ ئاۋۇ يەدە دېگىنى ئوتتۇز قىرىق كىلومېتىر ئارىلىق بولۇپ، پىيادە ئىككى ئۈچ سائەت يول يۈرۈشكە توغرا كېلەتتى.

خىتاي ئۆلكىلىرىدىن يوپۇرۇلۇپ كەلگەن تەكشۈرگۈچى ساياھەتچىلەرنىڭ زىيارەتلىرى بىلەن تۈگەللەنگەن. مەسىلەن، تاشيول ياساش، نېفىتلىك ئېچىش ۋە توشقان زەدىكى، چۈچۈك بۇيا قاتارلىق قىممەتلىك دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى قېزىش، جەرەن قاتارلىق ياۋا ھايۋاناتلارنى ئوۋلاپ، ئېكولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇقنى ئېغىر دەرىجىدە بۇزغان ھالدا، دەريا بويلۇقلارنىڭ تەبىئىي بايلىقلىرىنى تالان-تاراج قىلىشقا سەۋەبچى بولغان. بۇ خىل بۇزغۇنچىلىقلارنىڭ نەتىجىسىدە دەريا بويلۇقلارنىڭ تىنچ ياشاپ كەلگەن ھايات مۇۋازىنىتى بۇزۇلۇپ، تۇرمۇش ئادەتلىرى ئۆزگىرىشكە باشلىغان. دەريا بويى خەلقى ئەسىرلەر بويى تەبىئىي ئاپەتلەرگە قارشى، تەكلىماكاننىڭ قۇم بورانلىرى ئارىسىدا تاۋلىنىپ، باتۇرلۇق شەجەرىسىنى ياراتقان قەھرىمان خەلق بولۇپ، ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ قوغدىغۇچىسى سۈپىتىدە قاغجىرىغان دىللارغا ئۈمىد بېرىپ كەلگەن ئىدى. بۇ قەدىمىي يېزا خۇددى قۇملۇقتىكى ئۈستى ئوچۇق فولكلور مۇزېيىغا ئوخشايدىغان بولۇپ، بىز ئۈچۈن كولدۇرما ئاۋازى تېخى سېھرىي كۈچىنى يوقاتمىغان، ھەقىقىي مىللىي خاسلىق ئوقچۇپ تۇرغان بىر پارچە ئالتۇن تۇپراقتىن دېرەك بېرىدۇ. دەريا بويىلىقلارنى نەچچە مىڭ يىللىق تارىخقا باغلاپ تۇرغان مۇھىم ئامىل ئۇ يەردىكى تۇرالغۇ ئۆيلەردۇر. تارىم ۋادىسىدىن تېپىلغان ئۈچ تۆت مىڭ يىل بۇرۇنقى تارىخىي دەۋرلەرگە ئائىت بولغان قەدىمىي خارابىلىقتىكى ئۆيلەرنىڭ ياسىلىش قۇرۇلمىسىنىڭ كېيىنكى دەۋرلەردە دەريا بويىدا ياشايدىغان خەلقلەرنىڭ تۇرالغۇ ئۆي قۇرۇلمىسىغا ئوخشايدىغانلىقى بىزنى ھەيران قالدۇرىدۇ. خارابە ئۆيلەردىن تېپىلغان بورا، يۇڭ، ياغاچ ۋە لىملار ئۈستىدە قىلىنغان ئانالىزلارغا ئاساسەن، ئەينى ۋاقىتتىكى قوتان ئېغىللارنىڭ تۈۋرۈكلىرى توغراق بادىرلىرىدىن ياسالغان بولۇپ، ئۆگزىسىگە قومۇش يېپىلغان. بىر ئېغىز ئۆي ئىككى ئاسماق قىلىپ بۆلۈنگەن بولۇپ، يەرگە ئاۋال بورا بىلەن سېلىنچا سېلىنىپ، ئۈستىگە كىگىز سېلىنغان. ئۆينىڭ قاق ئوتتۇرىسىغا ئوچاق قويۇلغان. بەزى ئۆيلەر ئۈچ-تۆت ئېغىز بولۇپ، ھەممە ئۆيلەردە قازناق ئۆيلەر ئالاھىدە ئورۇن ئىگىلىگەن. قازناق ئۆيلەر ئاساسلىقى زاپاس بېلىق ۋە ئىسلانغان ئۆردەكنى ساقلاشقا ئىشلىتىلگەن. بۇ خىل ئۆي قۇرۇلمىسىنى بۈگۈنكى دەريا بويىلىقلارنىڭ ئۆي تۈزۈلۈشىگە سېلىشتۇرساق، دەريا بويىلىقلارنىڭ ھەممىسى ئاساس جەھەتتىن ساتما ئۆي ۋە قوشام ئۆيلەردە ئولتۇرىدۇ. ساتما ئۆيلەر ياسىلىش شەكلىگە قاراپ كۈزلۈك ساتما، يازلىق ساتما ۋە قىشلىق ساتما دەپ ئۈچ خىلغا ئايرىلغان. ساتمىلارنىڭ ھەممىسىلا يۇلغۇن ياكى قومۇش بىلەن يېپىلىدۇ. ئۆينىڭ تۆت بۇرجىكىگە تۆت تۈۋرۈك ئورنىتىپ، توغراق ياغىچىنى تىكلەپ تام قىلىپ، ئۆگزىسىنى توغراق، يۇلغۇن شېخى ۋە قومۇشلار بىلەن ياپىدۇ. لاي چاپلانمايدۇ. ئۆي ئىچىگە ئوچاق، سۇپا، ھاۋادان، كولاڭ، ئاسقۇ، تەكچە قاتارلىقلار ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىدىكى جايىنى ئويۇپ ئوچاق قىلىدىغان بولۇپ، يىل بويى ئوت يېقىلىدۇ. تارىم، كۆنچى ۋە چەرچەن دەريا ۋادىسىغا جايلاشقان لوپ رايونىدىكى لوپنۇرلۇقلار دەپ ئاتالغان، ئەمما ئۆزلىرىنى لوپتۇقلار دەيدىغان كىشىلەرنىڭ تۇرالغۇ ئادىتىدىمۇ ئۆيلەر تام ئۆي، چاپلىما ئۆي، قومۇش ئۆي دەپ ئۈچ خىل بولىدۇ. چاپلىما ئۆي پۈتۈنلەي قومۇشتا ياسىلىپ، ئۆينىڭ ئىچى تېشى ۋە ئۈستى سامانلىق لاي كاكۇلدا سۇۋۇلىدۇ. تورۇس ۋە ئىشىكلىرى پۈتۈنلەي قومۇشتا ياسىلىدۇ. دەريا بويى رايونىدا ئاساسلىق ياۋا ئۆسۈملۈكلەردىن قومۇش، كەندىر، توغراق ۋە يۇلغۇن قاتارلىقلار بولۇپ، دەريا بويى خەلقى ئۆي سېلىش، يېقىلغۇ، كىيىم-كېچەك ۋە بېلىقچىلىق ئىشلىرىدا بۇ خىل ئۆسۈملۈكلەردىن پايدىلىنىپ كەلگەن. قومۇش لوپنۇر رايونىدا خەلقنىڭ تۇرمۇشىدا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئۆسۈملۈك بولۇپ، يەرلىك لوپتۇقلار قومۇشنى قامىش دەپ ئاتايدۇ. شىۋېتسىيەلىك ئارخېئولوگ سىۋېن ھېدىن بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئىككىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۆزىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا قىلغان ئېكسپېدىتسىيەسى ئاساسىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئىككىنچى يىلى ئوتتۇرا ئاسىيا سەپىرىدىكى ئىلمىي ھاسىلاتلار ناملىق تۆت توملۇق كىتابىنى ئېلان قىلغان. بۇ كىتابنىڭ لوپنۇر ۋە تارىم دەرياسىغا ئائىت قىسىملىرىدا بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى سېۋېن ھېدىننىڭ ھازىرقى دەريا بويى رايونى دەپ ئاتالغان قۇم بارخانلىرى ئارىسىدىكى بۇ رايوننى كېزىپ ئۆتكەنلىكى ۋە تەكشۈرۈشتە بولغانلىقىغا ئائىت تەپسىلاتلار بايان قىلىنىدۇ. ئەينى ۋاقىتتا سېۋېن ھېدىن چىگەلىك ئۆي، ئالقاتتىق چېكە، يۇرت چاپقان دېگەن كەنتلەردە ياشايدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ ساتمىلىرى ھەققىدە چۈشەنچە بەرگەن. ئۇ شۇ يەردىكى يەرلىك ئاھالىلەرنىڭ فوتو سۈرەتلىرىنى، يەنە ئۆزى سىزغان تەكلىماكانغا دائىر رەسىملىرىنى كىتابلىرىغا كىرگۈزگەن. بۇ ماتېرىياللار ئۇيغۇر ئېتنوگرافىيەسىنى تەتقىق قىلىشتا بىزنى بىرىنچى قول مەنبەلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ. ۋېنگرىيەدە تۇغۇلغان ئەنگلىيەلىك ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستەينمۇ ھىندىستاننىڭ كالكۇتتادىن يولغا چىقىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز بىرىنجى يىلى دەريا بويى كەنتىگە يېتىپ بارغان ئۇ ئۇيغۇر يولباشچىلىرىنىڭ يول باشلىشى بىلەن كېرىيە دەرياسى بويىغا جايلاشقان قارىدۆڭ قەدىمىي شەھىرى ۋە نىيا خارابىلىقىدا تەكشۈرۈشتە بولغانلىقى مەلۇم ئاۋرېل ستەين خارابىلىكلاردىن تېپىلغان بىر قىسىم گىلەم ۋە پالاسلارنىڭ چوڭ كىچىكلىكىنىڭ دەل شەرقىي تۈركىستان ئۆيلىرىنىڭ ئايۋانلىرىغا سالىدىغان گىلەملەر بىلەن ئوخشاش چوڭلۇقتا ئىكەنلىكىنى كۆرسەتكەن. سېۋېن ھېدىننىڭ ئېكسپېدىتسىيە خاتىرىلىرىدە ساتما ئۆي ياساشتا قومۇشتىن باشقا يەنە توغراق ياغىچىمۇ قوللىنىدىغانلىقى، يەرلىك تىلدا ئۆينىڭ بۇلۇڭ قىسمى تۈلۈك، ئۆگزىنىڭ لىملىرى باراچ، توغرىسىغا قىلىنغان ياغاچلار بەلدەڭ، ئۇنىڭغا پاراللېل جايلاشقان تار ياغاچلار تارغاق ياغاچ، تورۇسنى كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان ياغاچ، قالقان، كىچىكرەك ياغاچلار چاسا ياغاچ دەپ ئاتىلىدىغانلىقى ھەققىدە مەلۇماتلارغا ئېرىشەلەيمىز. سېۋېن ھېدىن بۇندىن بىر يېرىم ئەسىر ئىلگىرىكى ساتما ئۆيلەرنىڭ ئىچىدىكى ئۆينىڭ تەئەللۇقاتلىرىنىمۇ تەپسىلىي كۆزەتكەن ۋە مۇنداق تەسۋىرلىگەن. ئوچاق، يەرنى كولاپ ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىغا ياسىلىدۇ. چۆرىسىگە ياغاچلار بىلەن توساق توسۇپ قويۇلىدۇ ۋە بۇ توساقلار پەچ دەپ ئاتىلىدۇ. ئوچاقتىن چىققان ئىسنىڭ چىقىپ كېتىشى ئۈچۈن دەرىزە، پەنجىرە بېكىتىشنىڭ ئورنىغا تورۇستىن تۆشۈك ئېچىپ تۈڭلۈك ياسايدۇ. يەرگە بىۋاسىتە گىلەم ياكى كىگىز سالمايدىغان بولۇپ، قومۇشتىن توقۇلغان بورىنى پىسات دەپ ئاتايدۇ ۋە بورىنىڭ تۆپىگە

كىيىم-كېچەكلەر، ئورغاق، پۇرۇچ، ياغاچ ئاياق، چۆيچۈك، كىچىك ياغاچ ئاياق، چۆمۈچ، قارا چوگۇن، سېۋەت، تەڭنە، قازان، پالتا ۋە غەرلبىر قاتارلىقلار بار. سېۋېن ھېدىن قەبرىغول قەبرىستانلىقىنى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە خارابىگە ئايلانغان كروران دۆلىتىدىكى ئۆيلەرنىڭ بېزەش ۋە سەرەمجانلاشتۇرۇش شەكلىنىڭ دەل بۈگۈنكى كۈندىكى شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ئايۋان ھويلىلىق مېمارچىلىق ئۇسۇلىغا ئوخشايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. ئۇ يەنە خارابىلىقتىكى ئۆيلەرنىڭ تۈزۈلۈشىدىن قارىغاندا، پۈتكۈل شەھەرنىڭ قۇرۇلۇشى ھازىرمۇ شەرقىي تۈركىستان يېزىلىرى ۋە شەھەرلىرىدىكى ئۆيلەرنىڭ جايلىشىشىغا ئوخشايدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن. يەنى، ئەينى ۋاقىتتا ئۆيلەرنىڭ جايلىشىشىمۇ خۇددى ئون توققۇزىنچى ئەسىردىكىدەك بولۇپ، مەھكىمىلەر، كارۋانسارايلار ۋە بازارلار بىلەن باغچا، گۈللۈك، ياكى تېرىلغۇ يەرلەر ئارقىلىق ئايرىلىپ تۇراتتى. ئەينى ۋاقىتتا ساتما ئۆيلەرگە سېلىنغان بورىلارمۇ بەئەينى ھازىر شەرقىي تۈركىستان بازارلىرىدىكى تار كوچىلاردا لەمپە قىلىپ يېپىپ قويۇلىدىغان بورىلارغا ياكى كىگىزنىڭ ئاستىغا سالىدىغان بورىلارغا ئوپمۇ ئوخشاش شەكىلدە توقۇلغان ئىدى. تەكلىماكاندىكى ساتما ئۆيلەر ئۇيغۇرلارنىڭ يىراق ئۆتمۈشى بىلەن ھازىرقى ياشاش مۇھىتىنى ئۆزئارا باغلاپ تۇرىدىغان ئەڭ جانلىق كۆزنەكتۇر.

دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدە ئىپتار ئۆتكۈزگەن. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىملىق ئىپتارغا ئەنقەرەدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ئىشتىراك قىلغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەشكىلىي ھەيئىتى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئوقۇش ۋە تۇرمۇش ئەھۋالىنى ئىگىلەپ، ئۇلاردىن ھال سورىغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى نامىدا ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتارغا ئەنقەرەدىكى ھەر قايسى ئۇنىۋېرسىتېتلاردا ئوقۇۋاتقان ئەللىك نەپەر ئوقۇغۇچى ئىشتىراك قىلدى. ئەنقەرەدىكى ئۈرۈمچى ئاشخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتارغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم قاتنىشىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ سالىمىنى يەتكۈزۈش بىلەن بىرلىكتە ئوقۇغۇچىلاردىن ھال سورىدى. بۇ تۈركىيەدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا بەرگەن تۇنجى قېتىملىق ئىپتار ھېسابلىنىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسى رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلخەمىت ئەپەندى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارغا ئىپتار زىيارىتى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى ھۆرمەتلىك دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمنىڭ تەشەببۇسى بىلەن تۆتىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدە ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىلارغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپى تەرىپىدىن ئىپتارلىق بېرىلدى. بۇنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى بىر، بۇ يەردىكى ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئائىلىلىرىدىن يىراق، بەلكى ھېچقانداق بىر خەۋەر ئالالمىغان بىر شارائىتتا،

قولغا كەلتۈرۈش ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى خەلقئارادا ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيەتلەر ھەققىدە ئۇلارغا بىر مەلۇمات بېرىش بولغان بولدى. ئەمدى بۇ يەردىكى ئىپتارنىڭكى ئاساسلىق مەقسەتلىرى بۇلار.
خىتاي كومپارتىيەسى ئۇيغۇر ئېلىدە تەربىيەلەش مەركىزى نامىدا جازا لاگېرلىرى قۇرۇپ، بالا چاقىلىرى تۈركىيەدە ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا سولاشتىن بۇرۇن ئوقۇغۇچىلارنىڭ كۆپى ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىگە ئىشتىراك قىلمايتتى. ئەمدىلىكتە بولسا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بەرگەن زىياپەتكە ئاكتىپ ئىشتىراك قىلىشىدىكى سەۋەب نېمە؟ بۇ سوئالىمىزغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى مۇنداق جاۋاب بەردى.
ئوقۇغۇچىلارنىڭ كۆڭلىدە بىر ۋەتەن، بىر مىللەت دېگەن تۇيغۇ بار ئەمدى. كۆپىنچىسىنىڭكى كۆڭلىدە بۇنداق نەرسە بار. شۇڭلاشقا ئۇيغۇرلارنىڭكى پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىش، شۇ ئىپتاردەك پائالىيەتلەرگە قاتنىشىش، تەبىئىي ئۇ كۆڭلىدىكى ئارزۇ ۋە ۋىجدانى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ ئويلايمەن. ئىككىنچىدىن، بۇ بەزى ئوقۇغۇچىلار بىر-بىرسى بىلەن تونۇشمايدىكەن. بۇنداق بىر پائالىيەتلەردە بىر بىرسى بىلەن تونۇشۇپ بىلىشىپ بىرلىكتە مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ بىرلىكتە پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشنىڭ ئېھتىياجىمۇ بار ئەمدى يەنى ئوقۇغۇچىلارنىڭكى بۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتاينىڭ ئىپتارغا كېلىشى مۇشۇ سەۋەبلەردىن تۈپەيلى دەپ ئويلايمەن ئەمدى.
ئىپتار جەريانىدا بەزى ئوقۇغۇچىلارغا مىكروفونىمىزنى ئۇزاتتۇق ئەنقەرە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىسى ماھىرە فاروق خانىم ئىپتار زىيارىتىگە ئىشتىراك قىلغاندىن كېيىنكى تۇيغۇلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
بىز ئەنقەرەدە ھەر خىل كەسىپلەردە ئوقۇۋاتقان ئەللىك نەپەر ئوقۇغۇچى گۈزەل ۋەتىنىمىز، ئانا تۇپرىقىمىز شەرقىي تۈركىستاندىن ئايرىلىپ ياشاۋاتقىنى ئالدىمىزغا ئون بەش يىل، كەينىمىزگە يەتتە يىل بولدى. بىز. ئىلىم سۆيەر كەلگۈسىنىڭ ئۈمىدى بولغان ياشلار، بەزىلىرىمىز ئاتا-ئانىلىرىمىزدىن، بەزىلىرىمىز قان-قېرىنداشلىرىمىز ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرىمىزدىن ئايرىلدۇق. ۋەتىنىمىزدە ئۇرۇق-تۇغقان، قولۇم-قوشنا ۋە دوست-بۇرادەرلىرىمىز بىلەن بىرلىكتە ئىپتار تاماقلىرىنى يەپ، ئۆتكۈزگەن كۈنلىرىمىزنى سېغىنىۋاتقان، بۈگۈنكى كۈندە بىزنى بىر يەرگە جەم قىلىپ ئىپتار تامىقى بەرگەن، ئۆزئارا تونۇشۇشىمىزغا زېمىن تەييارلاپ بەرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى، دولقۇن ئەيسا ئەپەندىگە ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنقەرەدىكى رەھبەرلىرىگە كۆپتىن كۆپ رەھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز، ئۇلۇغ ئاللا ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە مۇبارەك رامىزان ئېيىنى ئەركىن ۋەتىنىمىزدە ئۆتكۈزۈشكە نېسىپ قىلغاي.
ئەنقەرەدىكى يىلدىرىم بەيازىت ئۇنىۋېرسىتېتى دىنىي ئىلىملەر كەسپى ئاسپىرانتى ئابدۇلخەمىت پامىر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۆتكۈزگەن ئىپتار زىياپىتىنىڭ ياخشى ئۆتكەنلىكىنى، ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن پايدىلىق بولغانلىقىنى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. ئەنقەرەدە قىرىق ئەللىك يېقىن ئوقۇغۇچى ئۇزۇن مەزگىلدىر جەم بولالمىغانىدى. مۇشۇ رامىزاننىڭ كىرىشى بىلەن ئىككى ئۈچ يەردە جەم بولغان بولدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بەرگەن ئىپتارىغا ئەللىككە يېقىن ئوقۇغۇچى بالىلار قاتناشقان بولدى. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئوقۇغۇچى بالىلار بىر بىلەن تونۇشۇپ، ئۇزۇن مەزگىلدىر ۋەتەن بىلەن، ئاتا ئانىسى بىلەن ئالاقە قىلالمىغان، بۇ يەردە يالغۇزلۇق ھېس قىلىپ قىلىپ قالغان بولغان ئوقۇغۇچى بالىلار بىلەن تونۇشۇپ، بىر بىرىمىز بىلەن يېقىندىن تونۇشقان بولدۇق. بۇندىن كېيىنكى ئۇچرىشىشلاردىمۇ يەنە كۆپلەپ ئۇچرىشىشلارنى قىلماقچى ئىنشاللا. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇيغۇرلارغا بەرگەن ئىپتارلىق پروگراممىسى ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا رەھمىتىمىزنى ئېيتىمىز.
ئىگىلىشىمىزچە، تۈركىيەدە ئىككى مىڭ يۈز ئەتراپىدا ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى بار بولۇپ، بۇلار ئوتتۇزغا يېقىن ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇيدىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.